योऽपि अध्येष्यते च य इमम् धर्म्यम् संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः अध्येष्यते च पठिष्यति यः इमम् धर्म्यम् धर्मादनपेतम् संवादरूपम् ग्रन्थम् आवयोः तेन इदम् कृतम् स्यात् ज्ञानयज्ञेन विधिजपोपांशुमानसानाम् यज्ञानाम् ज्ञानयज्ञः मानसत्वात् विशिष्टतमः इत्यतः तेन ज्ञानयज्ञेन गीताशास्त्रस्य अध्ययनम् स्तूयते फलविधिरेव वा देवतादिविषयज्ञानयज्ञफलतुल्यम् अस्य फलम् भवति इति तेन अध्ययनेन అహం ఇష్ట పూజిత సమ్ భవేయం ఇది మే మమ మతి నిశ్చయ